ການຄົ້ນຄວ້າຂອງກຸ່ມທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ EdBuild ກ່ຽວກັບລະບົບອະນຸມັດທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນຫຼວງໃນສະຫະລັດ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດໂຮງຮຽນທີ່ບໍລິການພວກນັກຮຽນຜິວຂາວນັ້ນ ໄດ້ຮັບທຶນ ເຖິງ 23,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼາຍກວ່າເຂດໂຮງຮຽນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວ ຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນພົວພັນຢູ່ໃນປະຊາຄົມເຂດຮັ່ງມີ ແລະ ການເມືອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການອະນຸມັດເງິນຢ່າງ ໃດນັ້ນ ສະມາຄົມສຶກສາ VOA ມີລາຍງານ ເຊິ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່າວວ່າ ເມື່ອ 50 ປີ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ອະນຸມັດເງິນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວແລ້ວ ໂຮງຮຽນຫຼາຍໆແຫ່ງໃນເຂດໂຕເມືອງກໍຍັງລົ້ ມເຫຼວທີ່ຈະແຈກຢາຍທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີເປັນທຳຢູ່ ແລະ ບາງກຸ່ມກໍໄດ້ພາກັນຍື່ນຟ້ອງ ເພື່ອປົວແປງອັນທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າເປັນການປະຕິບັດເພື່ອກີດກັ້ນນັກຮຽນຜິວດຳທີ່ມີຈຳນວນສູງ ແລະ ນັກຮຽນພວກເຊື້ອສາຍລາຕິນ ຈາກການໄດ້ຮັບການສຶກສາຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍ ກຸ່ມຄົ້ນຄວ້າທີ່ບໍ່ສ້າງຜົນກຳໄລ EdBuild ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ບັນດາເຂດໂຮງຮຽນທີ່ບໍລິການພວກນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວໄດ້ຮັ ບ 23 ພັນລ້ານໂດລາ ຫຼາຍກວ່າເຂດໂຮງຮຽນທີ່ມີສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂດນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວນັ້ນໄດ້ຮັບຫຼາຍກວ່າ 152 ພັນລ້ານໂດລາ ຈາກລັດ ແລະ ການເກັບພາສີທ້ອງຖິ່ນ ໃນ ຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວນັ້ນໄດ້ຮັບເກືອບ 130 ພັນລ້ານໂດລາ ປະມານ 12 ລ້ານ 8 ແສນຂອງພວກເດັກນ້ອຍພາກັນເຂົ້າໂຮງຮຽນທີ່ໃນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນເຂດໂຮງຮຽນບໍ່ແມ່ນ ໂຮງຮຽນຄົນຜິວຂາວ ແລະ 12 ລ້ານ 5 ແສນຄົນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກຮຽນຄົນຜິວຂາວ ການສຶກສາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງທຶນປີ 2015 ຫາ 2016 ສຳລັບທຶນໂຮງຮຽນຫຼວງ ບ່ອນທີ່ຢ່າງໜ້ອຍຈະມີນັກຮຽນຜິວຂາວ 3 ຄົນໃນຈຳນວນ 4 ຄົນໃດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຽບທຽບເລື່ອງນີ້ໃສ່ກັບເງິນທີ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນບັນດາເຂດທີ່ຢ່າງໜ້ອຍມີນັກຮຽນ 3 ຄົນໃນຈຳນວນ 4 ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວ ເວລາໄຈ້ແຍກຕົວເລກລົງມາ ຈະເຫັນວ່າ ເຂດໃດທີ່ມີນັ ກຮຽນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຂດນັ້ນນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຈະໄດ້ຮັບເງິນ 2,226 ໂດລາໜ້ອຍກວ່າພວກນັກຮຽນທີ່ມີພວກຜິວຂາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຢູ່ປະມານ 2,390 ໂດລາໜ້ອຍກວ່າສຳລັບນັກຮຽນ 1 ຄົນ ຢູ່ລັດ New Jersey ຄວາມແຕກຕ່າງດັ່ງກ່າວແມ່ນ 3,446 ໂດລາ ປີກາຍນີ້ ບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດລາຕິນ ແລະ ພວກອື່ນໆ ພາກັນເອົາບົດບາດທາງກົດໝາຍຕ້ານລັດ ໂດຍກ່າວວ່າ ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍມີການແບ່ງແຍກຜິວພັນ ເປັນການປະຕິບັດແບບໃຫ້ບັນດາກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ແບ່ງແຍກກັນ ຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍື່ນຟ້ອງໃນວັນຄົບຮອບ 64 ປີ ຂອງການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດສະຫະລັດ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າ Brown ສູ້ກັບສະພາການສຶກສາ ທີ່ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ການຈຳແນກພວກເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫຼວງຍ້ອນຜິວພັນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ບັນດາໂຮງຮຽນຫຼວງໃຫ້ການສຶກສາ 90 ເປີເຊັນແກ່ພວກນັກຮຽນ ຂັ້ນປະຖົມ ແລະມັດທະຍົມ ພວກນັກຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ພາກັນເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼວງຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານ ເມືອງນ້ອຍ ແລະໂຕເມືອງໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ ແລະເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນໄດ້ມາຈາກການເກັບພາ ສີຈາກເຈົ້າຂອງຊັບສິນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ບັນດາເຂດໂຮງຮຽນຫຼວງຍັງໄດ້ຮັບເງິນຈາກລັດ ແລະລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ວິທີການໃຫ້ທຶນນັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນແຕ່ລະລັດ ບັນດາລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນມີ ອຳນາດໃນການຕັດສິນເຂດຊາຍແດນຂອງໂຮງຮຽນ ເຂດຄວບຄຸມທ້ອງຖິ່ນດັ່ງກ່າວ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ EdBuild ກ່າວວ່າ ເປັນໄປໄດ້ດີສຳລັບຈຳນວນໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ດີສຳລັບບ່ອນອື່ນໆ ເຂົາເຈົ້າຂຽນວ່າ ປະຊາຄົມທີ່ຮັ່ ງມີສາມາດໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ນັ້ນ ແລະອຳນາດການເມືອງເພື່ອຂີດເສັ້ນຊາຍແດນອ້ອມແອ້ມເຂົາເຈົ້າ ຮັກສາເງິນໄວ້ໃນສ່ວນເລິກຢູ່ໃນຖົງ ໃນຂະນະທີ່ປະປ່ອຍໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີໂອກາດໜ້ອຍກວ່ານັ້ນ ເຫີນຫ່າງອອກໄປ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານການສຶກສາຈຳນວນໜຶ່ງອະທິບາຍເລື່ອງນີ້ວ່າ ເປັນການຄວບຄຸມຊາຍແດນແບ່ງແຍກລັດ ການລົງຄະແນນສຽງເຂດ ຫຼືເຂດໂຮງຮຽນ ໃນທຳນອງທີ່ເຂົ້າຂ້າງບາງ ຫຼາຍ ກວ່າຄົນອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ EdBuild ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານ ທ່ານນາງຣີເບັກກາ ຊິບິນເບຍ ກ່າວວ່າ ຕາບໃດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງໂອກາດການຂີດເສັ້ນຊາຍແດນໃສ່ກັບການໃຫ້ທຶນແກ່ຄວາມຮັ່ງມີຂອງທ້ອງຖິ່ນແລ້ ວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນທຳຈັກເທື່ອ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA